ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະພາສູງອົດສະຕຣາລີແມ່ນວ່າເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຈົນນ້ຳລາຍເປັນຟອ ດກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆສຳລັບປະເທດນີ້ ທີ່ວ່າໃນສະພາອົດສະຕຣາລີຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ມີຢູ່ວ່າຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບນັກຕໍ່ສູ້ທີ່ເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ທີ່ໄປເຮັດເສິກຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຜ່າຜ່ານສະພາແລ້ວ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ Australia ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສະພາຕ່ຳ Australia ແລ້ວໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ຄົນ Australian ທີ່ໄປຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງຈໍລະຈົນຕ່າງໆ ຖືກຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນ ມາຍັງປະເທດ Australia ບັດນີ້ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງຫ້າມຄົນ Australia ທີ່ໄປຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າການຈໍລະຈົນໃດໆໃນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນວ່າຈະກັບຄືນມາຍັງປະເທດ Australia ບໍ່ໄດ້ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ພັກ Labor Australia ອອກສ ຽງຮັບຮູ້ກົດໝາຍນັ້ນດ້ວຍ ກ່ອນທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມດັນໃຫ້ມີການດັດແປງບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ພັກ Labor Australia ຍັງຫ່ວງໃຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປທີ່ສານສູງສຸດ Australia ຈະເຫັນວ່າກົດໝາຍນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທຳມະນູ ນຂອງປະເທດ Australia ແລະ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງ

ໂດຍສະເພາະການຊົດຊ່ວຍລັດຖະບານໃນລັດຕ່າງໆ ໃນການມີຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງ infrastructure ໃນດ້ານສະພາສູງ Australia ແລ້ວ ສະພາສູງ Australia ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມອງເບິ່ງກຳມາທິການ ການກວດດູເບິ່ງ ຄວາມພິການຂັ້ນແຫ່ງຊາດ Australia ຖືກປົດອອກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນ conflict of interest ຄືການໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການການກວດດູເບິ່ງນັ້ນ Jordon Steele-John ຜູ້ແທນລາສະດອນສະພາສູງອົດສະຕຣາລີຈາກພັກ Greens ສະໜັບສະໜູນເງື່ອນໄຂທີ່ຮຽກໃຫ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈົ່ງສັບປ່ຽນທ່ານ Barbara Bennett ແລະ John Ryan ທ່ານ Steele-John ເວົ້າວ່າ ມັນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບທີ່ທັງສອງນັ້ນ ຈະເປັນກຳມາທິການນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຍ້ອນວ່າທັງສອງນັ້ນເຮັດວຽກເຮັດການກັບຂະແໜງການພິກາ ນ ໂດຍຖືຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງຢູ່ໃນກະຊວງທີ່ກວດເບິ່ງນັ້ນ

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຕຳແໜ່ງແກ່ກິດຈະການສົ່ງຊ່ວຍປວງຊົນ ໃນສະພາຕ່ຳອົດສະຕຣາເລຍມີການປະກາດວ່າ ເບ້ຍວ່າງງານ ຄືເງິນ Newstart ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງສົງເຄາະສັງຄົມຕ່າງໆ ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງ ແລະ ກວດ ເບິ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍການກວດດູເບິ່ງໂດຍສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຜູ້ແທນລາຊະດອນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພັກໃດໆ ອອກສຽງໃນສະພາສູງໃຫ້ສົ່ງເລື່ອງລາວຕ່າງໆກ່ຽວກັບເບ້ຍ ລ້ຽງນັ້ນ ໄປຫາຄະນະກຳມະການກິດຈະການຊຸມຊົນຂອງສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຄະນະກຳມະການນີ້ຈຳຕ້ອງລາຍງານການກວດດູເບິ່ງນັ້ນເຖິງສະພາອີກ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນອັດ ຕາເງິນ Newstart ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແມ່ນວ່າຕໍ່ຕ້ານການກວດດູເບິ່ງເລື່ອງລາວສົງເຄາະສັງຄົມ ໂດຍສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ເງິນ Newstart ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ໃຫ້ໃນອັດຕາ 40 ໂດລາຕໍ່ມື້ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຖືກຂຶ້ນໃຫ້ມາແລ້ວຍາວນາ ນ 25 ປີ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກໍຖືກໂຈມຕີກ່ຽວກັບການສະເໜີຂອງທ່ານ Andrew Bragg ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ເງິນ Superannuation ເປັນສິ່ງອາສາສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈ ສຳລັບຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 50,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຄືສະໝັກຈ່າຍ ຫຼື ບໍ່ຈ່າຍ ສຳລັບຄ່າເງິນ Superannuation

ກ່ຽວກັບການນຳເອົາຜູ້ຂໍລີ້ໄພໃນຕ່າງປະເທດມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພາຜ່ານສະພາຕ່ຳອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ແຕ່ເຊເນເຕີ Chalmers ຈະບໍ່ມອງເບິ່ງມັນ ຈົນກວ່າພາຍຫຼັງຄະນະກຳມະການສະພາອົດສະ ຕຣາເລຍພິຈາລະນາເບິ່ງມັນ ແລະ ລາຍງານເຖິງສະພາແລ້ວໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍນັ້ນ ເມື່ອມັນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສະພາໃນຕົ້ນປີນີ້ ເຮັດໃຫ້ການລົບລ້າງມັນເປັນສິ່ງທີ່ ລັດຖະບານຈຳຕ້ອງກະທຳຂຶ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າກົດໝາຍຕ່າງໆນັ້ນເຊາະເຈື່ອນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ໃຫ້ຜູ້ຂໍລີ້ໄພເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈາກສູນກັກຄົນຕ່າງໆໃນຕ່າ ງປະເທດ

ໂດຍວາຈາຂອງທ່ານເອງ ວ່າຊັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 31 ກໍລະກະດາປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຫຼື ອົບພະຍົບ ຖືກຍົກຍ້າຍມາຍັງປະເທດ Australia ເພື່ອການແພດ ໂດຍການໃຊ້ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນ ນອກນັ້ນທັງປວງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ທ່ານ Boris Johnson ຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງພັກ Conservative ອັງກິດ ທີ່ກໍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດອັງກິດດ້ວຍ